ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ດົງບໍ່ມີໄມ້ ສ່ຽວຫຍັງມາເປັນປ່າ ໜອງຄັນບໍ່ມີຫຍ້າປ້ອງ ປາຊິຊົ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົ າສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ນຳເອົາຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວມາໃຫ້ທ່ານເປັນປະຈຳທຸກເຊົ້າວັນສຸກ ແລະ ເຊົ້າວັນຈັນ ແມ່ນແລ້ວ ກໍນຳເອົາເລື່ ອງລາວຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ມິດລາຍການໄດ້ຮັບຟັງ ເພີ່ມພະລັງຊີວິດໃຫ້ຈິດໃຈເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ສູ້ຊົນກັບວຽກງານ ບໍ່ວ່າຊິເປັນວຽກນ້ອຍວຽກໃຫຍ່ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດເນາະສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ເຮັດວຽກ ເຮັດງານຄັນອາລົມດີກໍບໍ່ເມື່ອຍ ແມ່ນແຫຼະ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິຮ້ອນ ຊິເອົ້າ ອື ຫຼືວ່າຊິເປັນແນວໃດກໍແລ້ວແຕ່ ອາລົມເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນແທ້ໆ ສັງເກດບໍ່ຄົນເຮົານີ້ ອືມ ບາງເທື່ອເວລາເຮັດໜ້າບູດບູດ ບໍ່ຢາກປາກ ບໍ່ຢາກເວົ້າໃດ໋ ນັ່ງຊຸກງົກຢູ່ຈັ່ງຊີ້ນ່າ ເຈົ້າ ຄັນມີຜູ້ມາບອກວ່າ ໄປເຮັດອັນນັ້ນແມ້ ອັນນີ້ແມ້ ເພິ່ນຕອບວ່າຈັ່ງໃດ ອືມ ບໍ່ມີອາລົມ ບໍ່ມີອາລົມ ອືມ ສະແດງວ່າອາລົມນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ
ຄັນວ່າອາລົມດີເຮັດຫຍັງກະມ່ວນເນາະ ໂດຍສະເພາະກະແມ່ນມື້ໃດອາລົມດີຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈັ່ງຊີ້ ໜ້າຕາກະຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສເບິດມື້ໃດ໋ ແມ່ນຫວາ ອື ບໍ່ແນ່ໃດ໋ ບາງເທື່ອຕອນເຊົ້າອາລົມດີ ຕອນແລງມາອາລົມບໍ່ ດີກໍມີໃດ໋ວິໄລພອນ ອ້າວ ເປັນຫຍັງຈັ່ງວ່າຊັ້ນ ເປັນຫຍັງຕອນແລງອາລົມບໍ່ດີ ຖືກຫົວໜ້າຮ້າຍ ຫຼືບາງເທື່ອກໍແມ່ນເມຍໂທນຳຫຼາຍເທື່ອໂພດ ໂອ້ ແນວວ່າໂທຍາມໃດກໍວ່າບໍ່ແລ້ວວຽກຈັກເທື່ອ ຄານັ້ນຄານີ້ ມັນກໍເ ປັນແນວນັ້ນແຫຼະ ອັນເມຍໂທນຳນີ້ກໍແມ່ນເພາະວ່າເຂົາເປັນຫ່ວງ ບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນດອກ ອ້າວ ແມ່ນແນວໃດຊັ້ນນ່າ ເມຍໂທນຳຫຼາຍເທື່ອ ເພາະວ່າເມຍຫາກໍຮຽນຈົບປະລິນຍາໂທ
ໂອ້ ມື້ນີ້ສົມແພງນີ້ມີມຸກຕັ້ງແຕ່ຫົວທີເນາະ ອື ສະແດງວ່າມື້ນີ້ລາຍການພວກເຮົານີ້ມີເລື່ອງຕະຫຼົກເຮຮາມາເລົ່າສູ່ມິດລາຍການຟັງຢ່າງເຕັມອີ່ມແນ່ນອນ ເອົ້າ ຢ່າຟ້າວປ່ຽນຄື້ນໄປທາງໃດທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຟັງເ ພງມ່ວນໆແລ້ວ ມາອົມຍິ້ມກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີຕໍ່

ສົມແພງ ຫາ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກ ໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄປບໍ່ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນ່າ ຟັງ FM 93 MHz ຮ່າຮ່າຮ່າຮ່າ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz ສອງເພງທຳອິດໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ ຫວັງວ່າຈະເປັນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ທ່ານບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນແຫຼະ ຄິດວ່າຄົງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຄັນວ່າເ ພງຖືກໃຈນີ້ກະມ່ວນຊື່ນ ຢາກຟັງເພງຫຍັງ ຄັນວ່າຍັງບໍ່ຖືກໃຈກໍຂໍມາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ວິທີງ່າຍໆກະສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປທີ່ໝາຍເລກ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືວ່າສົ່ງ ທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາແມ່ນ laos@cri.cn ຫຼືວ່າສົ່ງເຂົ້າອີເມວສ່ວນຕົວຂອງສົງແພງກໍໄດ້ຄື 13910579403@139.com ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືວ່າໂທເຂົ້າມືຖືສ່ວນຕົວຂອງວິໄລພອນ ຫຼືວ່າຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນມາໂດຍກົງເລີຍກໍໄດ້ຄືກັນ ໄດ້ທຸກເວ ລາ 0086 1302 0075 372 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ຟັງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປແລ້ວ ບັດນີ້ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດທຳອໍເລີຍ ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຊື່ວ່າ ເຊື້ອໝາກຕ້ອງບໍ່ຫຼົ່ນໄກກົກ ມີສອງສ່ຽວນັ່ງລົມກັນຢູ່ກ້ອງຮົ່ມໄມ້ ແບບສະບາຍໆ ແມ່ນ ສ່ຽວໜຶ່ງເປັນຄົນຜົມດົກ ອືມ ຜົມຫຼາຍ ສ່ວນອີກສ່ຽວໜຶ່ງເປັນຄົນຜົມເຊົາໄກແດ່ ຫົວລ້ານວ່າຊັ້ນຊະ ແມ່ນແຫຼະ ອື ນັ່ງໄປນັ່ງມາ ສ່ຽວໜຶ່ງຖາມຂຶ້ນວ່າ ເອີ ນີ້ສ່ຽວເອີຍ ອັນໂຕວ່າຢາກຖາມເຮົາ ມັ ນແມ່ນເລື່ອງອີ່ຫຍັງເຫີຍ ສ່ຽວຜົມດົກກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫຍັງດອກ ເຮົາຢາກຖາມໂຕວ່າ ເຊື້ອໝາກຕ້ອງບໍ່ຫ່ອນຫຼົ່ນໄກກົກ ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດສ່ຽວ ໂອຍ ມັນກະໝາຍຄວາມວ່າພໍ່ແມ່ເປັນ ແນວໃດ ລູກເຕົ້າມັນກະເປັນແນວນັ້ນ ມັນບໍ່ຕ່າງກັນອີ່ສັງຫຼາຍ ຄືໂຕນີ້ແຫຼະ ໂຕກໍຄືຄົນລາວແມ່ນບໍ່ ອື ເມຍໂຕກໍເປັນຄົນລາວ ລູກເກີດມາໜ້າຕາກໍຊິຄືລາວຊັ້ນຕົວະ ຄັນໄປຄືຝຣັ່ງເບິ່ງຫັ້ນ ເປັນເລື່ອງໂລດເຮົາວ່ າ
ແມ່ນແທ້ ຄັນຊັ້ນກໍສະແດງວ່າລູກໂຕເກີດມາກໍຕ້ອງຫົວລ້ານຄືກັບໂຕແມ່ນບໍ່ສ່ຽວ ສ່ຽວຫົວລ້ານຄິດຢາກຮ້າຍໃນໃຈກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ເອີ ອັນລູກເຮົາເກີດມາຄັນແມ່ນມັນຜົມດົກຄືໂຕນີ້ ມັນກໍໄດ້ໄປກວດ DNA ໂລ ດແຫຼ້ວ

ຟັງໃຫ້ເປັນສິນ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນາເວົ້າວ່າຜູ້ໃດເດີ ຜິດພາດຂໍອະໄພ ຜິດໃຈຂໍໂທດ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງເປັນສິນໄດ້ຍິນເປັນວາດເນາະ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ກໍຍັງວ່າເລື່ອງລາວເບົາສະໝອ ງ ແມ່ນແຫຼະ ຫົວລ້ານກໍຊິເປັນຫຍັງ ເພິ່ນຍັງວ່າລ້ານນາງ ລ້ານມີ ລ້ານເສດຖີ ລ້ານມີເງິນລ້ານຫັ້ນເດ ເອົາ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ

ຊື້ໝາກປົມໄດ້ໝາກເລັ່ນ ຟັງຊື່ເລື່ອງກໍໜ້າສົນໃຈເດ້ ອືມ ມັນເປັນແນວໃດວິໄລພອນ ເລື່ອງນີ້ກໍເປັນເລື່ອງຈິງໃດ໋ສົງແພງ ໂອ ເອີ ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບຊີວິດຈິງຂອງວິໄລພອນນີ້ແຫຼະ ແມ່ນຫວາ ແມ່ນ ເລື່ອງມັນເ ປັນແນວໃດ ເປັນແນວນີ້ ຕອນນັ້ນວິໄລພອນກັບໝູ່ນັກສຶກສາລາວຫຼາຍຄົນໄປຮຽນທີ່ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຂີ່ລົດໄຟແຕ່ມົສກູໄປເອເລວັນ ລັດອາກເມນີ ເພື່ອກຽມພາສາຣັດເຊຍ ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ ໂອ້ ທັງສາມມື້ສາມຄືນພຸ້ນໃດ໋ ໂອ້ ຄືສິມ່ວນເນາະ ຂີ່ລົດໄຟຫຼາຍມື້ນີ້ ມ່ວນແນວໃດ ເມື່ອຍ ແຕ່ຟັງສຽງລົດໄຟກໍຍັງເມື່ອຍແລ້ວ ທຸກຄັກ ທຸກຄັກ ທຸກຄັກໄປ ແຖມພາສາລັດເຊຍກໍບໍ່ໄດ້ອີກ ໂອ້ຍ ຕອນນັ້ນຈັ່ງແມ່ນມັນຫຍຸ້ງຈັ່ ງວ່າ ຂີ່ລົດໄຟໄປໄດ້ສອງຄືນ ຕື່ນເຊົ້າມາພໍດີລົດໄຟຈອດຢູ່ສະຖານີແຫ່ງໜຶ່ງ ອື ມີແມ່ເຖົ້າລັດເຊຍນີ້ ເອົາໝາກໄມ້ໃສ່ຄຸຍ່າງຫັ້ນມາຂາຍ ບັດນີ້ ດີໃຈສິໄດ້ກິນໝາກໄມ້ ວິໄລພອນກໍເລີຍແລ່ນລົງລົດໄຟໄປຊື້ແມ່ນບໍ່ ບໍ່ແມ່ນ ມີນັກສຶກສາກຸ່ມໜຶ່ງຫັ້ນລົງໄປຊື້ກ່ອນ ໂອ້ ເຂົາເຈົ້າຫິ້ວຄຸຂຶ້ນລົດໄຟມາ ກໍເລີຍຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ ເຮີຍ ຄຸຫຍັງຫັ້ນວ່າຊັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍເລີຍຕອບວ່າ ຄຸໝາກໂປມ ແມ່ເຖົ້າລັດເຊຍຂາຍຢູ່ຫັ້ນເດ ລາຄາຄຸໜຶ່ງສ າມຣູບ ໄປຊື້ແມ້ ຈັກໜ້ອຍລົດໄຟສິອອກໃດ໋ ພໍແຕ່ໄດ້ຍິນນັກສຶກສາຄົນນັ້ນເວົ້າສຸດ ວິໄລພອນກໍຟ້າວແລ່ນລົງລົດໄຟໄປຊື້ທັນທີ ພໍໄປຮອດລົດໄຟກໍເປີດຫວອດດັງ ປູນ ປູນ ປູນ ຊັ້ນລະໃດ໋ບັດນີ້ ຕົກໃຈຢ້ານລົດໄຟໄປປ ະແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ຫຼາຍເລື່ອງແລ້ວ ເດ່ເງິນສາມຣູບໃຫ້ແມ່ເຖົ້າລັດເຊຍ ແລ້ວກໍຫິ້ວຄຸແລ່ນຂຶ້ນລົດໄຟທັນທີ ໃນຂະນະນັ້ນ ລົດໄຟກໍເຄື່ອນອອກພໍດີ ຄຶກຄັກ ອອກໄປ ໂອ້ຍ ທັງດີໃຈ ທັງສິໄດ້ກິນໝາກໂປ ມ ແລະ ທັງຕົກໃຈ ຢ້ານບໍ່ທັນລົດໄຟແດ່ ກະປານນັ້ນ ດີແລ້ວເດ ລົດໄຟບໍ່ໄປປະ ແມ່ນ ແລ່ນມາທັນ ແລ້ວເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປ ພໍແຕ່ຂຶ້ນລົດໄຟໄປແລ້ວ ກໍຟ້າວຫິ້ວຄຸມາຫາໝູ່ທີ່ນອນຢູ່ຫ້ອງດຽວກັນ ໂອ້ ເອີ ຫ້ອງໜຶ່ງຫັ້ນກໍມີ ສີ່ຄົນ ໝູ່ກໍພາກັນດີໃຈແລະສິໄດ້ກິນໝາກໂປມຢ່າງອີ່ມໜຳສຳລານວ່າຊັ້ນສະ ອື ຜູ້ໃດກໍຟ້າວລຸກປຸບປັບ ແລ້ວຟ້າວຍາດກັນໄຂຄຸນັ້ນອອກ ພໍແຕ່ໄຂຝາຄຸອອກ ທຸກຄົນກໍເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ຮະ ໝາກເລັ່ນ ໂອ້ຍ ເປັນຫຍັງຊື້ໝາກເລັ່ນມາ ວິໄລພອນກໍຕົກໃຈແລ້ວ ບໍ່ຮູ້ສິວ່າແນວໃດ ກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ໂອ້ຍ ຢ່າຫົວມັນເທາະ ໝາກເລັ່ນກໍກິນໄດ້ຄືກັນ

ຊື້ໝາກໂປມຊ້ຳພັດໄດ້ໝາກເລັ່ນ ໝາກເລັ່ນຕັ້ງວ່າເປັນຄຸ ສິເຮັດແນວໃດ ເປັນຫຍັງວິໄລພອນຈຶ່ງເອົາຄຸໝາກເລັ່ນ ບໍ່ເອົາຄຸໝາກໂປມ ໂອ້ຍ ກະຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ເປີດເບິ່ງແຫຼະ ຢ້ານລົດໄຟໜີປະແດ່ ກະປານນັ້ນ ຄິດ ວ່າແມ່ນຄຸໝາກໂປມໝົດຫັ້ນນາ ຈ່າຍເງິນແລ້ວກະຫິ້ວແລ່ນໂລດແຫຼ້ວ ຍັງດີທີ່ຖືກຄຸໝາກເລັ່ນ ຄັນແມ່ນຄຸແນວອື່ນ ຈັກສິເປັນແນວໃດເນາະ ກໍຖືວ່າເປັນປະສົບການຊີວິດຄັ້ງໜຶ່ງ ແມ່ນລະ ແມ່ນແລ້ວ ຄິດວ່າທ່ານຜູ້ຟັ ງຫຼາຍຄົນກໍສິມີປະສົບການຄ້າຍໆຄືກັນນີ້ຄືກັນ ອື ເອົາ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດ ຟັງເພງອີກກ່ອນ ແລ້ວຈັ່ງຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໆໄປ
ບໍ່ເຂົ້າໃຈເໝືອນກັນ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກສິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງສິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານ ກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າສິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz ທ່ານກຳລັງຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົງແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ທາງ CRI FM 93 MHz ແມ່ນແລ້ວ ມື້ນີ້ມີຫຼາຍເລື່ ອງມາເລົ່າສູ່ມິດລາຍການໄດ້ຮັບຟັງ ມີທັງເລື່ອງຕະຫຼົກເຮຮາ ມີທັງປະສົບການຊີວິດຈິງ ເພິ່ນວ່າຊີວິດຈິງຍິ່ງກວ່າລະຄອນໃດ ສົງແພງ ອື ແມ່ນແທ້ ຊີວິດຄືລະຄອນ ແຕ່ວ່າຊີວິດຈິງຍິ່ງກວ່າລະຄອນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ລະຄອນ ແມ່ນໆ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍດີກວ່າ ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຊື່ວ່າ ຮ້ອງເພງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຢ້ານຜີ

ພາກັນຍ່າງຜ່ານຜີປ່າຊ້າແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເປັນຕາຢ້ານ ເພາະວ່າຜີປ່າຊ້າແຫ່ງນັ້ນນີ້ ໂອ້ຍ ເປັນປ່າຕຶບດົງໜາໃດ ໂອ ແລະກໍມື້ນັ້ນນີ້ກໍແມ່ນມື້ມີການຈູດຄົນຕາຍ ໄຟຍັງແດງຫຸ່ນໆຢູ່ ອືມ ເປັນຕາຢ້າ ນເນາະ ອືມ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ສ່ຽວແພງກໍຄິດພໍ້ຄຳທີ່ພໍ່ຂອງເຂົາເຄີຍບອກວ່າ ເວລາຍ່າງຜ່ານຜີປ່າຊ້າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຢ້ານ ເຮົາຕ້ອງຮ້ອງເພງໄປນຳ ເວົ້າແລ້ວເຂົາກໍຮ້ອງເພງຂຶ້ນວ່າ

ເວົ້າໄປໂຕກໍດາຍ ພໍ່ເຮົາບອກວ່າເວລາຜ່ານປ່າຊ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຢ້ານຕ້ອງຮ້ອງເພງ ໄດ້ຜົນໃດສ່ຽວ ບໍ່ເຊື່ອໂຕລອງຮ້ອງເບິ່ງແມ້ ໂຕເຊົາຢ້ານໂລດ ແມ່ນຊັ້ນບໍ່ ອື ເຮີຍ ເຮົາກໍຊິລອງຮ້ອງລອງເບິ່ງຊັ້ນນະ ເຢັນ ສະບາຍ ເຢັນສະບາຍຊາວນາ ເຢັນສະບາຍ ເຢັນສະບາຍຊາວນາ ແຕ່ຍ້ອນວ່າເຂດນັ້ນເປັນປ່າຕຶບດົງໜາ ສຽງເພງທີ່ສ່ຽວພອນຮ້ອງຂຶ້ນນັ້ນ ກໍໄດ້ສະທ້ອນກັບຄືນມາເປັນແບບສຽງຊ້າໆວ່າ ເຢັນສະບາຍ ເຢັ ນສະບາຍຊາວນາ ເຢັນສະບາຍ ເຢັນສະບາຍຊາວນາ ເປັນແນວໃດສ່ຽວ ແມ່ນຄວາມເຮົາເວົ້າບໍ່ ໂອ້ຍສ່ຽວ ແມ່ນຄວາມໂຕແນວໃດ ເບິ່ງດູ ຂົນຫົວລຸກໝົດເລີຍ ໂຕໄດ້ຍິນບໍ່ ສຽງຜີມັນຮ້ອງເພງນຳ ມໍ່ວ່າງກີ້ນີ້ນ ະ ແມ່ນຫວາ

ຄິດວ່າແມ່ນສ່ຽວແພງບໍ່ຢ້ານຜີ ບໍ່ດອກ ຄັກໆແລ້ວແລ່ນກ່ອນໝູ່ອີກແມ່ນບໍ່ ອື ຕັດຕີນໝາໃສ່ໄປນຳກໍບໍ່ທັນ ຄວາມຈິງແລ້ວກໍບໍ່ແມ່ນສຽງຜີມາແຕ່ທາງໃດດອກເນາະ ອືມ ເປັນສຽງມັນກ້ອງຄືນມາຊື່ໆ ເພາະວ່າປ່າຕຶ ບດົງໜາ ແມ່ນແລ້ວ ວິໄລພອນວ່າຜີມີແທ້ຫຼືບໍ່ ໂອ້ຍ ກໍຈັກແຫຼະເນາະ ບໍ່ເຄີຍເຫັນຈັກເທື່ອ ເຫັນແຕ່ຢູ່ໃນຮູບເງົາແຫຼະ ເວົ້າແທ້ເລື່ອງນີ້ກໍພິສູດຍາກເນາະ ແມ່ນໆໆ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເຊື່ອຂອງແຕ່ລະຄົນ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານ ຜີດອກທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນເຮົານີ້ລະ ເປັນຕາຢ້ານກວ່າ ແມ່ນແຫຼະ ຄົນເຮົານີ້ຫຼອກເກັ່ງກວ່າຜີອີກ ອັນນີ້ຕ້ອງລະວັງ ຮູ້ໜ້າບໍ່ຮູ້ໃຈເພິ່ນວ່າເນາະ ເອີ ເອົາ ຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ລົດໄຟໃຕ້ດິນ
ເລື່ອງນີ້ກໍກ່ຽວກັບສອງສ່ຽວອີກແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ສ່ຽວຈ່ອຍກັບສ່ຽວຕຸ້ຍ ສອງສ່ຽວ ສ່ຽວຈ່ອຍກັບສ່ຽວຕຸ້ຍພາກັນໄປທ່ຽວຣັດເຊຍ ອ່າ ສ່ຽວຕຸ້ຍນີ້ເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວ ເພາະວ່າເພິ່ນເຄີຍເປັນນັກສຶກສາຮຽນຢູ່ມົສກູ ນີ້ 6 ປີພຸ້ນ ໂອ ຫຼາຍປີເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ສ່ຽວຕຸ້ຍກໍພາສ່ຽວຈ່ອຍຂີ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນໄປຫຼາຍສະຖານີ ສ່ຽວຈ່ອຍກໍເລີຍເກີດຄວາມສົນໃຈຖາມວ່າ ເຮີ້ຍ ດ້ວຍສ່ຽວ ລົດໄຟໃຕ້ດິນນີ້ແມ່ນເຂົາເຈົ້າເຈາະແນວໃດ ຄືວ່າເ ລິກແທ້ ໂອ້ຍ ເຂົາກໍມີວິທີຫຼະເນາະ ມີເຕັກນິກ ມີເຄື່ອງມືທັນສະໄໝຊະຕົວ ສ່ຽວຕຸ້ຍຕອບ ສ່ຽວຈ່ອຍກໍເລີຍເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ເປັນຕາງຶດງໍ້ອີ່ຫຼີເນາະ ຂຸດລົງໃຕ້ດິນແລ້ວ ຍັງປະດັບປະດາງົດງາມ ມີຂັ້ນໄດເລື່ອນ ລົງບ່ ອນນີ້ໂປ້ໂລ້ຂຶ້ນບ່ອນນັ້ນ ຄົນເຮົານີ້ເກັ່ງອີ່ຫຼີ ບ້ານເຮົາປານໃດຊິມີນຳເພິ່ນ ສ່ຽວຕຸ້ຍບໍ່ປາກ ແລະກໍເລີ່ມລຳຄານ ສ່ຽວຈ່ອຍກໍເລີຍຖາມຕໍ່ໄປວ່າ ເຈາະລົງມາເລິກຂະໜາດນີ້ ມັນກໍມີຄວາມປອດໄພຢູ່ຫວາສ່ຽວ ກໍ ບໍ່ເຫັນວ່າເຂົາຊິເປັນອີ່ຫຍັງເດສ່ຽວ ເຂົາກໍໃຊ້ມາຫຼາຍປີແລ້ວເດ ສ່ຽວຈ່ອຍກໍເລີຍເຈາະຈີ້ມຕໍ່ໄປວ່າ ຖ້າຫາກວ່າມັນພັງລົງມາ ຊິມີວິທີແກ້ໄຂແນວໃດສ່ຽວ ສ່ຽວຕຸ້ຍລຳຄານມາດົນກໍເລີຍຕອບວ່າ

ເລື່ອງບາງເທື່ອກໍບໍ່ຄວນຊອກແມ່ນບໍ ແມ່ນແລ້ວ ຊອກຫຼາຍກໍເກີດຄວາມລຳຄານໄດ້ເນາະ ຄົນເຮົາກໍດາຍ ແມ່ນແລ້ວ ເອົາຈັ່ງໃດກໍຈະເຟົ້າລຳຄານພວກເຮົາສອງຄົນກໍແລ້ວກັນ ເອີ ແມ່ນແລະ ເວົ້າຫຼາຍຢ້ານ ມິດລາຍການຊິລຳຄານ ມາຟັງເພງມ່ວນໆອີກຈັກສອງເພງກ່ອນດີກວ່າ ແມ່ນແລະ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກ ໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz ຮ່າໆໆໆ

ອີກ 2 ເພງ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ ກໍຫວັງວ່າຄົງຈະຖືກໃຈບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ໃຫ້ກຽດຕິດຕາມມາຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ ແລະ ຕະຫຼອດໄ ປ ແມ່ນແລ້ວ ແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ເລື່ອງໃດທີ່ບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ບໍ່ເປັນທີ່ສຸກອາລົມ ກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພມາ ນະ ທີ່ນີ້ດ້ວຍ ແມ່ນແລ້ວ ເວລາຄ່ອນໆທ້າຍລາຍການແລ້ວ ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍດີ ບໍ ດີແທ້ດີວ່າ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຂວ້ຳບາດ ສອງສ່ຽວ ສ່ຽວມີ ແລະ ສ່ຽວດີ ນາມສົມມຸດ ໂອ້ ສອງສ່ຽວມາອີກແລ້ວ ສາມສ່ຽວກໍບໍ່ໄດ້ຫວາ
ບໍ່ໄດ້ ມື້ນີ້ເອົາແຕ່ສອງສ່ຽວກ່ອນເນາະ ມື້ໜ້າຈັ່ງຄ່ອຍເອົາສາມສ່ຽວ ກໍໄດ້ ສອງສ່ຽວນີ້ແມ່ນຕິດຕາມຂ່າວຄາວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທຸກມຸມໂລກບໍ່ໄດ້ຂາດ ມື້ໜຶ່ງສອງສ່ຽວນັ່ງດື່ມກາເຟອັນຫອມຫວນ ພ້ອມທັງໂສກັນໄປ ວ່າ ມີສ່ຽວ ຫື ດຽວນີ້ສາທາລະນະລັດປົກຄອງຕົນເອງກຣີມຂອງອູແກຣນ ແມ່ນເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຣັດເຊຍຮຽບຮ້ອຍແລ້ວໃດ໋ ໂຕຮູ້ບໍ ສ່ຽວມີກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ຮູ້ແທ້ ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກຈຳນວນໜຶ່ງນີ້ແ ມ່ນບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະກໍປະກາດຈະຂວ້ຳບາດຣັດເຊຍ ແຕ່ວ່າຣັດເຊຍກໍບໍ່ຢ້ານ ຊິເຊີຍຢູ່ໄດ້ ອື ໂຕຮູ້ບໍວ່າເປັນຫຍັງຣັດເຊຍຈຶ່ງບໍ່ຢ້ານຕໍ່ການຄວ່ຳບາດນີ້ ສ່ຽວດີກໍເລີຍຕອບໄປວ່າ ຮູ້ແທ້ ຣັດເຊຍບໍ່ຢ້ານຖືກຄ ວ່ຳບາດ ກໍເພາະວ່າ ຣັດເຊຍບໍ່ມີຄູບາ

ປ່ຽນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການເມືອງມາເປັນສຽງຫົວກໍດີຄືກັນເນາະ ອືມ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ແມ່ນແລ້ວ ຫວັງວ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່າສູ່ຟັງມື້ນີ້ ຄົງເປັນທີ່ສຸກອາລົມ ສ້າງຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສ ຽງຫົວໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ຢ່າລືມ ທ່ານຟັງລາຍການພວກເຮົາແລ້ວ ມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍສົ່ງຂ່າວຫາພວກເຮົາແດ່ ວິທີງ່າຍໆ ກໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາໝາຍເລກ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັ ກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ຫຼືວ່າສົ່ງທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາກໍແມ່ນຈື່ງ່າຍໆ laos@cri.cn ເຈົ້າ ໂທລະສັບມາກໍໄດ້ 0086 10 6889 2192 ຫຼື ເບີມືຖືສ່ວນຕົວສົງແພງກໍໄດ້ 0086 18618105868 ເຈົ້າ ຫຼືວ່າຈະໂທມາມືຖືສ່ວນຕົວວິໄລພອນກໍໄດ້ເຊັ່ນດຽວ ກັນ 0086 130 2007 5372 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ບັດນີ້ເວລາມາເຖິງຕອນທ້າຍອີກແລ້ວ ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕາມມາຟັງ ຈະໃຫ້ທ່ານຟັງເພງປິດທ້າຍລາຍການຕື່ມອີກ ໝົດເພງໝົດເວລາ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີສົງແພງ ແລະ ວິ ໄລພອນ ຕ້ອງລາໄປອີກເຊັ່ນເຄີຍ